ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮູ້ກັນ ແລະ ທີ່ເປັນການກະທຳອັນບໍ່ປອດໄພ ມີພິດມີໄພ ມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ແມ່ນທີ່ທາງການສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາລີ ບັດນີ້ຮູ້ເຫັນວ່າບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ຖືກກວດກ່ຽວກັບການເປັນພະຍາດໂຄວິດ -19 ແມ່ນບໍ່ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ດັ່ງກົດເກນ ແລະ ມາດຕະການທີ່ລະບຸໄວ້ ທາງການລັດວິກຕໍເຣຍຮູ້ເຫັນວ່າຄົນທີ່ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ quarantine ຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນວ່າບໍ່ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ເມື່ ອທີ່ຈຳນວນຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນທະວີຂຶ້ນບໍ່ຫຼຸດ 627 ຄົນໃນທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ຄືວັນທີ 31 ເດືອນກໍລະກະດາ 2020 ໂດຍທີ່ວ່າມີບໍ່ຫຼຸດ 8 ຄົນຕາຍຍ້ອນດ້ວຍ ເມື່ອທີ່ບັດນີ້ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຄົນ ເປັນມາແລ້ວ 17,294 ລາຍ ແລະ ຕາຍໄປແລ້ວ 201 ຄົນ ແຕ່ກໍຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ເຖິງ 10,202 ຄົນແລ້ວ ຍັງມີຄົນທີ່ກຳລັງເປັນຢູ່ເຖິງ 6,891 ຄົນ ທີ່ 6,842 ຄົນເປັນແບບຊະນິດເບົາໆ ແຕ່ແບບສາຫັດນັ້ນມີເຖິງ 49 ຄົນ ແລະ ໃນລັດ New South Wales ກໍມີຄົນເປັນໂຄ ວິດ-19 ຂຶ້ນຕື່ມບໍ່ຫຼຸດ 12 ຄົນ ແລະ Queensland ກໍມີຂຶ້ນໜຶ່ງລາຍອີກແລ້ວ ໂດຍນະໂຍບາຍສົ່ງທາງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກຳລັງທະຫານອົດສະເຕຣເລຍໄປເຄາະປະຕູບ້ານເຮືອນ ກວດເບິ່ງຜູ້ຈຳຕ້ອງແຍກໂຕ ຫຼືວ່າທີ່ກວ ດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼືກຳລັງລໍຖ້າເອົາຜົນການກວດກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນເຫັນວ່າ 1 ຄົນຈາກແຕ່ລະ 4 ຄົນນັ້ນບໍ່ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ລັດວິກຕໍເຣຍລັອກດາວຫຼາຍຫົນແຫ່ງໃນລັດມາແລ້ວປະມານ 3 ສັບປະ ດາ ຈາກລັອກດາວທີ່ຍືດຍາວເຖິງ 6 ສັບປະດາ ນີ້ແມ່ນລັອກດາວໃນຂົງເຂດເຂດແດນ ນະຄອນແມລເບີນຕ່າງໆ ແລະ ຂົງເຂດ Mitchell Shire ແລະ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ກໍຂະຫຍາຍການລັອກດາວນັ້ນອອກໄປກວ້າງຕື່ມອີກ ແມ່ ນວ່າກໍຍ້ອນທີ່ວ່າໃນລັດວິກຕໍເຣຍຍັງມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນຕື່ມອີກຢູ່ ຈົນວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີ Daniel Andrew ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍອອກມາບອກເຕືອນວ່າ ອາດຈະເພີ່ມການຕ້ອງຫ້າມໃສ່ລັດວິກຕໍເຣຍຕື່ມອີກ ຄືທະວີ ຂຶ້ນເປັນມາດຕະການທີ 4 ຈາກຕົວເລກຂອງວັນທີ 31 ເດືອນກໍລະກະດາ ປີ 2020 ຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນັ້ນ ວິກຕໍເຣຍເປັນຄົນໂຄວິດ-19 ແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 627 ຄົນ ແລະ ຕາຍ 8 ຄົນ ທີ່ຈາກ 8 ຄົນນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນຕາຍຍ້ອນ ໃນຂັ້ນອາ ຍຸໄວ 50 4 ກໍລະນີມີສາຍພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງລະບົບ ກ່ຽວກັບການດູແລຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ລະບົບດັ່ງກ່າວມີບັນຫາກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນເວລານີ້ ແລະ ທາງການຕ່າງໆຂອງລັດວິກຕໍເຣຍພະຍາຍ າມແກ້ໄຂຢ່າງໜັກໜ່ວງຢູ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Andrew ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍກໍເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບວ່າ ການທີ່ທາງການສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ແລະ ທະຫານອົດສະເຕຣເລຍໄປເຄາະປະຕູບ້ານເຮືອນຂອງບາງ ຜູ້ບາງຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໂດຍຈຳຕ້ອງລໍຖ້າເບິ່ງຜົນການກວດ ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຕາມທີ່ຈຳຕ້ອງກະທຳ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາປ່ວຍໃຫ້ໄປກວດເບິ່ ງ ຢ່າອອກບ້ານອອກເຮືອນ ຖ້າເຮົາເປັນໂຄວິດ-19 ເຮົາຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ຖ້າຫາກເຮົາຕ້ອງການການຄ້ຳຈູນ ພວກທ່ານຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເຮົາ ຈະຕ້ອງການອັນໃດກະຢ່າ ຖ້າຫາກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊີ້ ແຈງເພີ່ມ ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕື່ມ ຖ້າເຮົາຕ້ອງການອັນໃດ ພວກທ່ານຈະຄ້ຳຈູນເຮົາ ພວກເຮົາທັງໝົດຮ່ວມກັນຕໍ່ສູ້ໂຄວິດ-19 ວ່າຊັ້ນ ອີງຕາມທ່ານ Michael O'Brien ຜູ້ນຳຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຂອງລັດຖະບານ Andrews ຂອງລັດ Victoria ເຫັນວ່ າ ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະທະວີການເຂັ້ມງວດຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອແຍກໂຕ ຜູ້ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ Victoria ແລະ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ພວກໂງ່ຈ້າທີ່ລະເມີດນັ້ນສ້າງຄວາມສ່ຽງແກ່ປວງຊົນ ທ່ານຄິດວ່າມັນມີຕື່ມຫຼາຍວິທີທາງທີ່ ຈະເຮັດຈະກະທຳເພື່ອປ້ອງກັນປວງຊົນ ປັບໃໝບໍ ຫຼື ເອົາໄປໄວ້ໃນໂຮງແຮມຄວາຣັນທີນ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາຈ່າຍຄ່າເອງ ຫຼື ໃສ່ກັບອີເລັກໂທຣນິກເພື່ອຕິດຕາມມອງເບິ່ງເຂົາ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຕ້ອງກະທຳ ໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມປອດໄພ ວ່າຊັ້ນ ສາດສະດາຈານ Brett Sutton ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດ Victoria ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນການເຫຼືອອົກເຫຼືອໃຈນຳຈຳນວນຄົນທີ່ດື້ດ້ານມາກມາຍນັ້ນ ໃນລັດ New South Wales ດຣ Jeremy McAnulty ທີ່ສາທາລະນະ ສຸກລັດ New South Wales ຊີ້ແຈງວ່າ ຄົນຢູ່ໃນຄວາຣັນທີນຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາຣັນທີນເຕັມເວລາ 14 ມື້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ